ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ ສະບາຍດີ ນີ້ແມ່ນຄຳເລັກ ທອງວິລຸຍ ໜ້າທີ່ພາກລາຍການພາສາລາວ ທີ່ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ SBS Radio ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນການອ່ານ ການປັບໃຫ້ທັນການໂດຍຫຍໍ້ໆ ສ່ວນລາຍລະອຽດແທ້ໆ ໃຫ້ກົດເບິ່ງກົດອ່ານໃນຫົວຂໍ້ອັນດຽວກັນຂອງອັບເດດນີ້ຄື ອັບເດດໂຄວິດ-19 ຂົງແຂວງຊິດນີລັອກດາວຕໍ່ 4 ສັບປະດາ ອັນເປັນບົດຂຽນໄວ້ໃຫ້ອ່ານ ແລະ ກົດຄົ້ນຄວ້າຄົ້ນຫາເບິ່ງ ອັບເດດ ໂຄວິດ-19 ຂົງແຂວງຊິດນີລັອກດາວຕໍ່ 4 ສັບປະດາ ນີ້ແມ່ນການປັບໃຫ້ທັນການກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ໃນອົດສະຕຣາລີສຳລັບ 28 ກໍລະກະດາ 2021 ການລັອກດາວຂົງແຂວງຊິດນີ Greater Sydney ຖືກຕໍ່ດົນນານໄປເຖິງ 28 ສິງຫາ 2021 Victoria ສືບສ ວນເບິ່ງກໍລະນີໜຶ່ງທີ່ບໍ່ມີຈຸດພົວພັນນຳ South Australia ບໍ່ມີກໍລະນີໃໝ່ Queensland ປະເຊີນກັບການນາບຂູ່ສອງເທົ່າ ໃນລັດ New South Wales New South Wales ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ 177 ຄົນ ແລະ ມີຕາຍກໍລະນີໜຶ່ງຕື່ມອີກ ເປັນຢ່າງໜ້ອຍມີ 46 ກໍລ ະນີຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ຍັງຕິດແປດຄົນອື່ນໄດ້ຢູ່ ການລັອກດາວຂອງປັດຈຸບັນນີ້ ຖືກຕໍ່ດົນນານອອກ 4 ສັບປະດາ ຈົນຮອດວັນເສົາທີ 28 ສິງຫາ 2021 ເທດສະບານອີກສາມແຫ່ງຂອງຂົງແຂວງຊິດນີ ຄື Campbelltown Parramatta ແລະ Georges River ບັດນີ້ກໍຢູ່ໃນກ ານຕ້ອງຫ້າມໄປມາຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ໂດຍມີແຕ່ແຮງງານອັນຈຳເປັນຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ໄປມາວຽກການໄດ້ ໃນ Fairfield ພະນັກງານດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການດູແລຄົນແກ່ຊະລາຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ ເມື່ອທີ່ຄົນງານອັນຈຳ ເປັນທຸກໆຄົນຂອງ Canterbury Bankstown ຕ້ອງໃຫ້ກວດເບິ່ງໂຄວິດ-19 ໃນທຸກໆສາມມື້ ກົດເກນອັນໜຽວແໜ້ນຖືກບັນຍັດໃສ່ທົ່ວ Greater Sydney ໂດຍໃຫ້ອະນຸຍາດໄປຊື້ເຄື່ອງຂອງອາຫານ ແລະ ອອກກຳລັງກາຍຢູ່ພາຍໃນ 10 ກິໂລແມັດຈາກເຮື ອນ ກົດໃສ່ COVID Safe Measures ເພື່ອເບິ່ງການປ່ຽນແປງລະບົບການຄວາມປອດໄພກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ໃນລັດ Victoria Victoria ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ຈາກການຕິດແປດກັນໃນທ້ອງຖິ່ນ 9 ຄົນ ໂດຍທີ່ຄົນນັ້ນ 8 ຄົນມີສາຍພົວພັນໄປເຖິງການລ ະບາດຂອງປັດຈຸບັນນີ້ 1 ກໍລະນີຍັງຖືກສືບສວນເບິ່ງຢູ່ ກົດໃສ່ Latest COVID-19 Restrictions ເພື່ອເບິ່ງການຕ້ອງຫ້າມອັນລ່າສຸດ ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງລ່າສຸດທົ່ວອົດສະຕຣາລີ ດຣ Jeannette Young ຜູ້ນຳພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ Queensland ຢັ້ງຢືນກໍລະນີວ່າ 19 ຄົນຈ າກຄົນເຮືອ 21 ຄົນຂອງເຮືອຕ່າງສິນຄ້າຖືກກວດເຫັນເປັນໂຄວິດ-19 ແລະ ຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ຕິດແປດຄົນອື່ນໄດ້ ຄົງຢູ່ໃນຊຸມຊົນໃນ Brisbane ເຖິງ 6 ສັບປະດາ South Australia ເປັນມື້ທີສອງບໍ່ມີຈັກຄົນຕິດແປດໂຄວິດ-19 ຄວາຣັນທີນ ການເ ດີນທາງ ຄລີນິກການກວດ ແລະ ເບ້ຍ Pandemic Disaster Payment ໃຫ້ກົດເບິ່ງໃນບົດຂຽນນັ້ນ ຄວາຣັນທີນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການກ່ຽວກັບການກວດຖືກຄວບຄຸມ ແລະ ບັນຍັດໂດຍລັດຖະບານຂັ້ນລັດ ແລະ Territory ໃຫ້ກົດເບິ່ງໃນບົດຂຽນນັ້ນ ຖ້ າຫາກທ່ານຢາກເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍອອນລາຍສຳລັບການຍົກເວັ້ນໃຫ້ ໃຫ້ກົດເບິ່ງໃນບົດຂຽນນັ້ນສຳລັບຂໍ້ມູນຕື່ມອີກ ກ່ຽວກັບຫຼັກການເພື່ອອອກໄປຈາກອົດສະຕຣາເລຍ ມີວິທີກ ານຊົ່ວຄາວສຳລັບຖ້ຽວບິນສາກົນ ທີ່ຖືກລື້ມພິຈາລະນາເບິ່ງເປັນປະຈຳໂດຍລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ປັບໃຫ້ທັນການຢູ່ທີ່ເວັບໄຊ Smart Traveller ມີຂ່າວ ແລະ ຂໍ້ມູນຫຼາຍກວ່າ 60 ພາສາ ຢູ່ໜ້າທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບ ໂຄໂຣນາໄ ວຣັສ